اي مسلمانؤ! اوهين يهودين ۾ پاڻ لاء فرمانبردار هجڻ جو هن هوندي به اڃا آسرو رکو ٿا ڇا؟ جو بيشڪ منجهائن هڪ ٽولي اهڙي آهي جو الله جو ڪلام ٻڌندا آهن، وري ان جي سمجهڻ کان پوء اهي ڄاڻڻ هوندي ان کي مٽائيندا آهن.